SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook ປະເທດອົດສະຕຣາລີຕົກຢູ່ໃນ Recession ຄືເສດຖະກິດຄຸງພື້ນ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ນີ້ເປັນຄັ້ງແລກໆ ຕໍ່ແຕ່ 29 ປີທີ່ຜ່ານມາ ມັນແຕະຕ້ອງທ່ານແບບໃດກັນ? ຕົວເລກຕ່າງໆທີ່ຖືກເປີດເຜີຍອອກມາໃນວັນພຸດທີ 2 ກັນຍາ 2020 ແລ້ວນີ້ ທີ່ແມ່ນສຳລັບດ້ານເສດຖະກິດອົສເຕຣເລຍ ສຳລັບໄຕມາດເມສາຫາມິຖຸນາ 2020 ບອກໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ຍອດຜະລິດຕະພັນ GDP ຂອງປະເທດອົສເ ຕຣເລຍເຮີຮ້າຍທີ່ສຸດ ຄືເສດຖະກິດອົສເຕຣເລຍຫົດຫຸ້ນລົງມາກມາຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ແຕ່ມີການບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະ ເຫດການໃນດ້ານເສດຖະກິດໄວ້ ນັ້ນແປວ່າ ອົສເຕຣເລຍຕົກຢູ່ໃນເສດຖະກິດຄຸງພື້ນ Recession ເປັນຄັ້ງທຳອິ ດທຳອໍ່ ຕໍ່ແຕ່ 29 ປີທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ໂດຍທີ່ GDP ຍອດຜະລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດອົສເຕຣເລຍສຳລັບໄຕມາດມິຖຸນາຫຼົ່ນຕົກລົງ 7 ເປີເຊັນ 7 ເປີເຊັນນີ້ເປັນການຫົດຫຸ້ນລົງມາກມາຍເປັນປະຫວັດການ ຕົວເລກທີ່ຕົກຕ່ຳ ລົງນັ້ນ ມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ເສດຖະກິດອົສເຕຣເລຍຕົກຕ່ຳລົງ 0.3 ເປີເຊັນແລ້ວ ໃນໄຕມາດມີນາ 2020 ໂດຍທີ່ຕົວເລກອັນຫຼ້າສຸດທີ່ສຸດຖືກໄລ່ເຂົ້າໃສ່ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຂອງຜົນກະທົບກະແທກຂອງໂຄວິດ-19 ຮວດແລກໆ ຄື ຮວດທີໜຶ່ງ ທີ່ປິດເສດຖະກິດຂອງອົສເຕຣເລຍ ທ່ານ ຈອຊ ຟຣາຍເດັນເບີກ ນາຍຄັງໃຫຍ່ອົສເຕຣເລຍ ເວົ້າວ່າ ປະຫວັດຂອງຊາດອົສເຕຣເລຍຂອງ 28 ປີຕິດໆຕໍ່ໆກັນ ກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕໃນດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍເປັນທາງການສິ້ນສຸດລົງໄປແລ້ວ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າ ຕົວເລກທີ່ເພພັງຂອງມື້ນີ້ ຢັ້ງຢືນສິ່ງທີ່ຄົນອົສເຕຣລຽນຮູ້ ທີ່ວ່າໂຄວິດ-19 ເພພັງເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍ ປະສົບການມາກ່ອນຈັກເທື່ອ ຕົວເລກໃນດ້ານເສດຖະກິດຕ່າງໆເປັນແນວໃດ? ຕົວເລກຫຼັກແມ່ນຕົວເລກກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕຂອງ GDP ທັງໝົດ ທີ່ຫຼຸດຫຼົ່ນລົງໄປຢູ່ໃນຂັ້ນລົບ ສຳລັບໄຕມາດທີ 1 ລະຫວ່າງເດືອນມົກກະລາ ແລະ ມີນາ 2020 ການເຕີບໂຕຂອງໄຕມາດມີນາມີລົບ 7 ເປີເຊັນ ທີ່ເປັນຕົວ ເລກອັນເຮີຮ້າຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ແຕ່ການບັນທຶກຕົວເລກດ້ານເສດຖະກິດຂຶ້ນມາ ມັນຕົກຕ່ຳລົງຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງ 2 ເປີເຊັນຂອງປີ 1974 ການທີ່ມັນຫຼົ່ນຕົກລົງນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳໃນດ້ານສິ່ງຂອງຂອງຄົວເຮື ອນ ທີ່ຕົກຕ່ຳລົງ 12.1 ເປີເຊັນ ຕົວເລກຕ່າງໆຂອງໄຕມາດນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຮວມເອົາຜົນສະທ້ອນຂອງຜົນກະທົບກະແທກຂອງການຕ້ອງຫ້າມລະດັບ 4 ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ລັດຖະບານລັດວິກໂຕເຣຍບັນຍັດອອກມາໃສ່ແ ມລເບີນ ແລະ ເຂດ Mitchell Shire ທີ່ທຸລະກິດອັນບໍ່ຈຳເປັນຕ່າງໆຂອງເຂດ Greater Melbourne ຖືກປິດລົງ ການທີ່ເສດຖະກິດອົສເຕຣເລຍຄຸງພື້ນນັ້ນ ຖ້າຈະທຽບເທົ່າກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກນີ້ເດ ເປັນແນວໃດ? ກະທັ້ງທີ່ຕົວເລກໃນດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍບໍ່ຄັກບໍ່ດີນັ້ນ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ອົດສະເຕຣເລຍຢູ່ໃນສະພາບດີເຕີບກວ່າປະເທດອື່ນໆຂອງໂລກນີ້ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນການທຽບເທົ່າກັບ ບັນດາປະເທດທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລ້ວ ປະເທດອັງກິດທີ່ລັອກດາວຢ່າງເຄັ່ງຄັດໃນໄຕມາດມິຖຸນາ 2020 ແມ່ນວ່າເສດຖະກິດອັງກິດ ຄືຍອດຜະລິດຕະພັນ GDP ອັງກິດຕົກຕ່ຳລົງ 20.4% ດັນໃຫ້ປະເທດອັງກິດ ຕົກໄປຢູ່ໃນ recession ເສດຖະກິດຄຸງພື້ນອັນສາຫັດທີ່ສຸດ ໃນການທຽບເທົ່າກັບເສດຖະກິດຂອງປະເທດທີ່ສຳຄັນຂອງໂລກນີ້ ສຳລັບສະຫະລັດອາເມລິກາແລ້ວ GDP ຫຼົ່ນຕົກລົງ 9 ເປີເຊັນ ເຢຍລະມັນ ແລະ ການາດາ ກໍອາບຟາບລົງຄ້ າຍໆຄຽງກັນນັ້ນ Scott Haslem ເປັນຜູ້ນຳພະນັກງານການມັ່ງເງິນມູນຄຳຂອງ Crestone Wealth Management ໃນນະຄອນ Sydney ລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທ່ານຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS News ວ່າ ເຫດຜົນທີ່ເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍເປັນທີ່ໂລກນີ້ຢາກໄດ້ຢ າກມີ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນທີ່ເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍແຂງແຮງດີ ໃນຕອນທີ່ວິກິດໂຄວິດ-19 ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍຄຸງພື້ນ recession ນັ້ນແມ່ນເປັນຄັ້ງແລກໆ ຕໍ່ແຕ່ 29 ປີທີ່ຜ່ານມາ Josh Frydenberg ນາຍຄັງໃຫຍ່ອົດສະເຕຣເລຍ ເວົ້າວ່າ ອົດສະເຕຣເລຍມີ recession ໃນຄາວ 30 ປີກ່ອນນີ້ ທີ່ເປັນທີ່ເຫັນວ່າພວກເຮົາມີການປະສົບການກັບການເຕີບໂຕທີ່ຈົບດີ ພວກເຮົາຢູ່ໃນຖານະການເງິນທີ່ດີກວ່າ ປະເທດອົດສ ະເຕຣເລຍຫຼີກລ່ຽງເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳຄຸງພື້ນທີ່ສຸດນັ້ນໄດ້ຫຼືບໍ່ John Hawkins ສາດສະດາຈານການເມືອງ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຢູ່ນະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ University of Canberra ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍທີ່ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຈະສາມາດກະທຳໄດ້ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳນັ້ນ ມັນບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ວ່າຊັ້ນ ເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ຕົກຕ່ຳນັ້ນ ເປັນແນວໃດສຳລັບພວກເຮົາ ທ່ານ Hawkins ເວົ້ າວ່າ recession ເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳຄຸງພື້ນເລື້ອຍໆໄປ ແມ່ນທີ່ຄົນຂ້າງບ້ານຂອງເຮົາສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳ depression ເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳເຫຼືອຮ້າຍທີ່ສຸດ ແມ່ນເມື່ອທີ່ເຮົາສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳຄືກັນ ວ່າຊັ້ນ ທ່ານເວົ້າ ວ່າ ບາງຜູ້ບາງຄົນສູນເສຍວຽກເປັນບາງຊົ່ວໂມງ ຫຼືສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳ ທີ່ຈະເປັນການແຕະຕ້ອງຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ການເຕີບໂຕໃນດ້ານຄ່າແຮງງານ ຈະລ່າຊ້າຫຼາຍດ້ວຍ ຍ້ອນທີ່ວ່າບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນ ກັນໃນການຊອກເອົາແຮງງານ ເຮົາຈະບໍ່ເຫັນຄ່າແຮງງານທະວີຂຶ້ນເປັນເວລາຍາວນານ ຈະມີຫຍັງດັນໃຫ້ເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍຟື້ນດີຂຶ້ນໃໝ່ຈາກໂຄວິດ-19 ທ່ານ Hawkins ຄິດວ່າມັນຍາກຊາຫຼາຍທີ່ຈະບົ່ງບ ອກວ່າຄົນທຳມະດາມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ບາງຄົນອາດຕົກການ ແລະ ມີຄວາມຍາກຊາໃນດ້ານການເງິນ ຄົນອື່ນອາດບໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນຫຼາຍ ເມື່ອເຮົາຢູ່ໃນເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳຄຸງພື້ນ recession recession ນັ້ນຈະຍືດຍາວປານໃດ ທ່ານ Haslem ເວົ້າວ່າ ການປິດກິດຈະການຕ່າງໆລົງ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດສຸກເສີນ ແມ່ນ recession ນີ້ຈະບໍ່ຍືນຍາວກວ່າ recession ອື່ນໆ ດ້ວຍນີ້ມັນໜັກໜ່ວງ ໜັກໜ່ວງກວ່າທີ່ພວກເຮົາຮູ້ເຫັນມາກ່ອນ ແຕ່ທ່ານຄິດວ່າພວກເຮົາ ຄົງຈະພົ້ນຈາກມັນໃນທ້າຍເຄິ່ງປີນີ້ ວ່ອງໄວກວ່າ recession ອື່ນໆ ເມື່ອທີ່ທ່ານ Hawkins ເວົ້າວ່າ ທີ່ວ່າເສດຖະກິດຈະຟື້ນດີຂຶ້ນໄວເທົ່າໃດນັ້ນ ແມ່ນວ່າບາງຂະແໜງຂອງເສດຖະກິດ ດັ່ງການທ່ອງທ່ຽວ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ນ ຈະຂຶ້ນກັບທີ່ໂລກນີ້ແກ້ໄຂໂຄວິດ-19 ໄດ້ແບບໃດ ແລະ ຊາຍແດນຕ່າງໆຈະຖືກເປີດຄືນໂດຍໄວເມື່ອໃດກັນ
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂອ້ລົມແຮງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ